SBS Radio ລາວ ຄົນໄມແກຣນບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເບ້ຍ JobKeeper ຖືກບອກໃຫ້ສົ່ງມັນຄືນ ຄົນໄມແກຣນແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ຮ່ວມດ້ວຍອົບພະຍົກ ຫ້ອງການເກັບພາສີອົດສະ ຕຣາລີ ຄື Tax Office ກຳລັງຕາມເກັບເອົາເງິນຫຼາຍພັນໂດລາຈາກຄົນໄມແກຣນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ JobKeeper ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ຮ້າຍແຮງ ເບ້ຍ JobKeeper ມີຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢືດຢື້ເຖິງມັນໄ ດ້ ແຕ່ບັດນີ້ເຫັນວ່າ ບາງຜູ້ບາງຄົນໄດ້ຮັບເງິນນັ້ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນແງ່ນີ້ SBS ເຫັນວ່າ ບາງກໍລະນີມີການຕິດໜີ້ເງິນນັ້ນກັບລັດຖະບານເຖິງ 20,000 ໂດລາກໍມີ Hassan Jaber ເຮັດວຽກເຮັດການເປັນຄົນຂັບລົດ Uber ບໍ່ມີເງິນຄຳເກື ອບເຖິງ 14 ມື້ ເມື່ອວິກິດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອມີລັອກດາວຂຶ້ນ ດັ່ງດຽວກັບຄົນອົດສະຕຣາລີຫຼາຍພັນຄົນ ທ່ານ Jaber ຢ່າງແຮງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ and uh, I was like a very hard situation

ກະທັ່ງທີ່ທ່ານຖືວີຊາການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ຄື Temporary Protection Visa ກໍຕາມ ທີ່ແມ່ນບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນເບ້ຍ JobKeeper ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເງິນ JobKeeper ເກືອບເຖິງປີໜຶ່ງ ທ່ານໄດ້ຮັບໜັງສືທວງເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຄືນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຕົກໃຈ ມັນແມ່ນ 27,000 ໂດລາປາຍ

ບໍ່ເກັບໜີ້ຄືນ 19,400 ດອນ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍຄືນ 8,500 ໂດລາ ທ່ານບໍ່ຍອມໃຊ້ຄືນຫຍັງ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ ຕົນຍື່ນການຂວາງກັ້ນໜີ້ສິນໃໝ່ນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດ Tax Office ນັ້ນຍອມລົບລ້າງໜີ້ສິນນັ້ນໝົດກ້ຽງ ທ່ານ Stuart Robert ລັດຖະ ມົນຕີ Employment ອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ Look, we wiped off 19,400. You have to pay

ໂດຍການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ SBS News Tax Office ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນເກັບໜີ້ສິນນັ້ນຄືນໄດ້ 140 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຕິດກັບເງິນ JobKeeper ທີ່ຖືກຈ່າຍໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ການລົບລ້າງໜີ້ສິນນັ້ນໃຫ້ນັ້ນ ມີເຖິງ 60 ລ້ານໂດລາ ທີ່ວ່າແມ່ນຍ້ອນການຜິດພາ ດອັນຈິງແທ້

ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ